ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວຍອມຮັບວ່າ ການຈັດທຳເອກະສານປອມ ເພື່ອຍັກຍອກເອົາທີ່ດິນໂດຍບັນດາພະນັກງານລັດ ເພື່ອຂາຍໃຫ້ນັກທຸລະກິດລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງຊາດໃນລາວ ຖືເປັນບັນຫາທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ນັບມື້ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອການສຶກສາວິໄຈ ແລະ ວິເຄາະບັນຫາການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນທົ່ວປະເທດລາວ ເປີດເຜີຍວ່າ ການຈັດທຳເອກະສ ານປອມ ເພື່ອຍັກຍອກເອົາທີ່ດິນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການສໍ້ໂກງ ເອົາທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອນຳເອົາໄປຂາຍ ຫຼື ໃຫ້ສຳປະທານແກ່ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງຊາດທີ່ລົງທຶນໃນລາວ ຍັງຄົງເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້ າງຂວາງ ໂດຍໃນນີ້ຍັງລວມເຖິງການປອມແປງໃບຕາດິນ ເພື່ອໃຊ້ໃນການຄ້ຳປະກັນການກູ້ຢືມເງິນ ທັງຈາກທະນາຄານລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນລາວດ້ວຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລາວຢືນຢັນດ້ວຍວ່າ ຈາກກ ານກວດກາໃນປີ 2017 ຫາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ສາມາດຍຶດເອົາທີ່ດິນຂອງລັດຖະບານກັບຄືນມາໄດ້ກວ່າ 10,000 ເຮັກຕາ ທີ່ຖືກລັກລອບຂາຍໃຫ້ນັກທຸລະກິດລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງຊາດໃນລາວ ສ່ວນທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນທີ່ຖືກສໍ້ໂ ກງໄປນັ້ນ ກໍໄດ້ມີການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ສານປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍພັນຄະດີ ແລະ ຄິດເປັນພື້ນທີ່ຂັດແຍ່ງຫຼາຍໝື່ນເຮັກຕາໃນເວລານີ້ ທາງດ້ານທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍອມຮັບວ່າ ການຍັກ ຍອກເອົາທີ່ດິນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການສໍ້ໂກງເອົາທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍບັນດາພະນັກງານຂອງລັດຖະບານລາວ ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ຂຶ້ນນັບມື້ ແລະ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນຂະນະທີ່ການເກັບ ກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທີ່ດິນຂອງລັດຖະບານທີ່ຖືກຍັກຍອກ ຫຼື ຈັບຈອງເອົາຢ່າງບໍ່ຖືກກົດໝາຍນັ້ນ ກໍຍັງບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ເພາະອຳນາດການປົກຄອງໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືເທົ່າທີ່ຄວນ ເຖິງແມ່ນວ່າລັ ດຖະບານຈະໄດ້ມີຄຳສັ່ງ ແລະ ໃຫ້ການຊີ້ນຳໄປແລ້ວກໍຕາມ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບຸນທອງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ປັດຈຸບັນນະແມ່ນເລື່ອງການຈັບຈອງທີ່ດິນ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈັບຈອງທີ່ດິນບໍ່ທັນໝົດໃນທົ່ວ ປະເທດ ໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງແຕ່ລະເມືອງພ້ອມກັນກວດກາຊະ ໂຕນີ້ລັດຖະບານກະໄດ້ມີການຊີ້ນຳ ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ເບິ່ງການຈັບຈອງທີ່ດິນທີ່ວ່າບໍ່ຖືກຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ກະໄດ້ມີການຂາຍອອກ ໄດ້ເງິນໄດ້ຄຳໄ ປ ອັນນີ້ລະພ້ອມກັນກວດກາຄືນເບິ່ງ ເພາະວ່າທິດຂອງລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ແກ້ໂຕນີ້ນະ ບໍ່ປະໃຫ້ເປັນແນວນັ້ນ ທັງນີ້ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອສຶ ກສາວິໄຈ ແລະ ວິເຄາະ ບັນຫາການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນທົ່ວປະເທດ ນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍມອບໝາຍໃຫ້ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ເປັນປະທານ ແລະ ມີລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແ ລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຄະນະກຳມະການ ທັງຍັງມີກອງເລຂາປະຈຳການຢູ່ທີ່ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມດ້ວຍ ຊຶ່ງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2017 ຫາ 2018 ກໍສາມາດຍຶດເອົາທີ່ດິນຂອງລັດທີ່ຖືກຍັກຍອກກັບຄືນມາໄດ້ ຄືເປັນເນື້ອທີ່ກວ້າງກວ່າ 10,000 ເຮັກຕາ ທາງດ້ານ ດຣ ວາດສະໜາ ລະອອງປລິວ ນັກວິຊາກ ານມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດຂອງໄທ ກໍໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເກັບຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ ຢູ່ເຂດເມືອງລອງ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ວ່າ ປະຊາຊົນລາວກຳລັງປະເຊີນກັບ ການສູນເສຍທີ່ດິນ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຈີນເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການກະເສດພັນທະ ທີ່ລັດຖະບານລາວໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນບັນດານັກທຸລະກິດຈີນໃຫ້ເຂົ້າມາລົງທຶ ນໃນລາວຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທັງນີ້ສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຕ້ອງສູນເສຍທີ່ດິນໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຈີນ ກໍເພາະວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການກະເສດພັນທະ ເຊັ່ນ ການປູກຢາງພາລາ ໂດຍທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີເງິນທຶນ ຈຶ່ງຕ້ອງກູ້ຢືມຈາກນັກທຸລະກິດຈີນ ແລະ ໃຊ້ທີ່ດິນຄ້ຳປະກັນ ຄັນເມື່ອປາກົດວ່າຢາງພາລາໃນຕະຫຼາດລາຄາຕົກຕ່ຳລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາ ຊົນລາວບໍ່ມີເງິນຊຳລະໜີ້ ແລະ ຜົນທີ່ຕາມມາກໍຄື ການຖືກຍຶດເອົາທີ່ດິນໄປ ແລ້ວຫຼາຍໝື່ນເຮັກຕາ ໂດຍບັນດານາຍທຶນຈີນນັ້ນເອງ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA